ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ພູ ສຸດທິຍັກ ພົມມະຈັນ
ທ່ານເປັນພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ອ່າ ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ ທ່ານໄດ້ມາພົວພັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ດົນປານໃດລະ ກະມາພົວພັນໄດ້ລະຫວ່າງ 4 ປີແລ້ວ ທ່ານຄິດຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າມີຈຸດປະສົງຈັ່ງໃດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສອນພາສາ ແລ ະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານ ກະມີຈຸດປະສົງຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍເນາະ ທີ່ວ່າເກີດຢູ່ນີ້ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ບັກຂະຍາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຮູ້ຈັກຢ່າງຂີ້ລ້າຍເວົ້າພາສາລາວໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼືວ່າອ່ານໄດ້ ພໍຊິຮູ້ຈັກທຳປະພຶດປ ະເພນີຂອງລາວ ທີ່ວ່າເຮົາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ຕໍ່ໄປ ທີ່ວ່າໝວດເຮົາທີ່ວ່າເຖົ້າໄປແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມີຄົນລາວທີ່ວ່າຂຶ້ນມານີ້ ພະຍາຍາມອ່ານ ຫຼືວ່າເວົ້າຄວາມລາວຕໍ່ໄປ ທ່ານມີລູກຈັກຄົນ ມີ 3 ຄົນ ອາຍຸຈັກປີ ອ່າ ຜູ້ທ ຳອິດ 22 ປີ ລະ 21 ປີ ລະກະ 15 ປີ ທັງ 3 ໄດ້ມາຮຽນຢູ່ນີ້ບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ທັງ 3 ໄດ້ມາຮຽນ ມາຮຽນຢູ່ພາສາລາວ ຢູ່ອັນ ລາວານີ້ແຫຼະ ຂະເຈົ້າເວົ້າພາສາລາວ ຂຽນພາສາລາວ ລະກະອ່ານພາສາລາວໄດ້ບໍ່ ປັດຈຸບັນນີ້ ດຽວນີ້ ເອີ ເວົ້າພາສາລາວໄດ້ ອ່ານໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າຂຽນ ຍັງບໍ່ທັ ບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ ອັນນີ້ກະແມ່ນໂຄງການທີ່ວ່າ ຢາກມີໂອກາດໃນຄັ້ງໜ້າ ຢາກໃຫ້ຂະເຈົ້າຮູ້ຈັກຂຽນພາສາລາວ ອາທິດໜຶ່ງມາໃຊ້ຈັກຊົ່ວໂມງຢູ່ໂຮງຮ ຽນນີ້ ອ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ ຈາກ ເອີ ໂມງໜຶ່ງຫາສີ່ໂມງ ແລ້ວເວລາເຂົາເຈົ້າກັບບ້ານລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເບິ່ງຄືນເລັກໆນ້ອຍໆບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ກໍມີໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າຫຍັງ ອ່າ ດຽວນີ້ເດັກນ້ອຍກຳລັງຮຽນໜັ ງສື ອ່າ ໃນໂຮງຮຽນຢູ່ ຂະໝຳຂະໝັງກັບພາສາລາວ ກັບພາສາອັງກິດແດ່ ຫາກແຕ່ວ່າ ອ່າ ດົນໆກໍເວົ້າພາສາລາວນຳເຂົາເຈົ້າ ເພາະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕອບເປັນພາສາລາວ ຫຼືວ່າຟັງໄ ດ້ ໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງກໍດີ ການພາຂະເຈົ້າມາແຕ່ລະອາທິດນີ້ ຂະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ອ່າ ຄັດຄ້ານ ຫຼືວ່າຂີ້ຄ້ານບໍ່ ຫຼືວ່າເປັນຈັ່ງໃດ ກໍບໍ່ ເພາະວ່າຂະເຈົ້າ ເອີ ຮູ້ສຶກວ່າ ເອີ ເປັນປະເພນີ ເປັນແຕ່ລະວັນອາທິດ ເຮັດໃຫ້ຂະເຈົ້າມາ ລ ະກະເຂົ້າມາ ລະກະມາພໍ້ໝູ່ຢູ່ນີ້ ຄົນລາວທີ່ວ່າບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນ ລະກະມາຮູ້ຈັກກັນ ກໍໃຫ້ຂະເຈົ້າມີຄວາມ ອັນນັ້ນ ຮູ້ສຶກດີໃຈມາພໍ້ຄົນລາວ ລະກະເວົ້າຕໍ່ ເອີ ເວົ້ານຳກັນ so ຂະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄັດຄ້ານຫຍັງເລີຍ ລະບັດນີ້ກ່ ຽວກັບເລື່ອງຫຼັກສູດການສອນ ທ່ານແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ ທີ່ວ່າວາງແຜນວ່າຊິສອນຈັ່ງໃດໃຫ້ ໃຫ້ຂະເຈົ້າໄດ້ຫັ້ນ ແມ່ນແຫຼະ ປີນີ້ແມ່ນປີທຳອິດ ທີ່ວ່າ ອັນນັ້ນ ສະມາຄົມແມ່ຍິງລາວ ທີ່ວ່າໄດ້ເຮັດໂຄງການມາແບບມາ ດຕະຖານໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າ ອັນນັ້ນ ແຕ່ລະປີມາ ແມ່ນຜູ້ອາວຸໂສສ່ວນຫຼາຍມາອາສາສະໝັກສອນພາສາລາວ ຫາກແຕ່ວ່າແຕ່ລະປີແລ້ວ ກໍໄດ້ເລີ່ມໃໝ່ເລີຍໆ ປີນີ້ ຕີໄດ້ 3 ພະແນກ ອ່າ ຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ຈັກ ເອີ ຮ ຽນເວົ້າ ລະກະຮຽນອ່ານ ລະກະຮຽນຂຽນ so ແຕ່ລະພະແນກກໍມີ 3 ພາກ ພາກຕົ້ນ ພາກກາງ ລະກະພາກປາຍ ທີ່ວ່າດຽວນີ້ມັນກຳລັງສອນ ຄືຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງສອນເດັກນ້ອຍ 10 ກວ່າຄົນຮຽນເວົ້າ ເພາະວ່າຫຍັງ ຊິຮຽນຂຽນ ຫຼືວ່າຮຽນອ່ານ ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ເຂົາກໍອ່ານ ລະຂຽນບໍ່ໄດ້ ເລີຍພະຍາຍາມໃຫ້ຂະເຈົ້າ ເອີ ຮູ້ຈັກເວົ້າເສຍກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນລະ ໃຫ້ຂະເຈົ້າຂຶ້ນຊັ້ນມາເປັນ ເອີ ຮຽນຂຽນ ຫຼືວ່າຮຽນເວົ້າຕໍ່ໄປ ມ່ວນຊື່ນບໍ່ ທີ່ ວ່າໄດ້ມາເຮັດວຽກອາສາສະໝັກສອນແຕ່ລະອາທິດນີ້ ກະພໍ ກໍພໍມ່ວນກັບເດັກນ້ອຍ ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນ ອ່າ ມັນກະມີ ເອີ ຄວາມປະພຶດຕ່າງກັນ ລາງຄົນເວົ້າໄດ້ຫຼາຍກ່ອນບາງຄົນ ບາງຄົນເວົ້າໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ລະ ບາງຄົນກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ຈັກໜ້ອຍ ອັນນີ້ກະເປັນຄວາມ ອັນນັ້ນ ໜຶ່ງ ທີ່ວ່າເປັນນາຍຄູກໍຕ້ອງພະຍາຍາມສອນຊ້າໆ ເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ເພື່ອຊິຮູ້ຈັກພ້ອມກັນ ລາງເດັກນ້ອຍກໍຮູ້ຈັກກ່ອນລະ ເຂົາກໍບໍ່ຢາກຟັງປານໃດ ຫາກແ ຕ່ວ່າ ຢ່າງກິລາ ເຂົາກໍມາເວົ້ານຳກັນ ລົມກັນ ແລ້ວກະມີຄວາມ ຄວາມ ຄວາມສຸກ ອາ ໃນແຕ່ລະ